ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຊີວິດຍືນຍາວກວ່າເກົ່າ ແຕ່ຄຸນນະພາບຊີວິດນັ້ນຕ່ຳຕ້ອຍ ພວກເຮົາອາດມີຊີວິດໝັ້ນຍືນກວ່າເກົ່າ ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດເຫີຮ້າຍຂຶ້ນ ທີ່ສ່ວນໃ ຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນສະຖານະການນະພາບທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້ໄດ້ ດັ່ງຄວາມອ້ວນຄວາມພີເກີນຂອບເຂດ ແລະເບົາຫວານ ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ Global Burden of Disease Studies ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຂຶ້ນມາຢູ່ໃນນິຕະຍະສານ The Lancet ການມີຊີວິ ດຢູ່ຍືນຍາວສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນຂ່າວທີ່ຈົບດີ ແຕ່ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍມາກມາຍເຫັນວ່າຊີວິດຍືນຍາວນັ້ນພາໃຫ້ມີພາລະໜ້າທີ່ໃນດ້ານສຸຂະພາບ Bill Stavreski

chronic conditions so more Australians have have comorbidities so whether that's uh, living with heart disease uh, living with ຂ່າວອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນວ່າ ຄວາມໝັ້ນຍືນຂອງຊີວິດທະວີຂຶ້ນ ແລະນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນມາສຳລັບໄລຍະ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ວ່າແມ່ນມີຊີວິດຢູ່ໂດຍເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ເປັນເບົາຫວານ ດ້ວຍເຫດນີ້ ສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ໃນການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນທີ່ພວກເຮົາມີຊີວິດໝັ້ນຍືນກວ່າເກົ່າ ແຕ່ເສຍໃຈນຳ ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຊົມຊື່ນ ແລະບໍ່ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ຈົບດີ ຄົນທີ່ເກີດເປັນຄົນອອສເຕຣລຽນໃນທຸກໆ ມື້ນີ້ສາມາດມີຊີວິດຍືນຍາວເຖິງ 6 ປີກວ່າຊີວິດຂອງຄົນທີ່ເກີດໃນຄາວເມື່ອ 30 ປີກ່ອນນີ້ ຂໍ້ມູນເຫັນວ່າສາເຫດລະດັບເອກ 5 ອັນທີ່ພົວພັນກັບການຕາຍຢ່າງມາກມາຍໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍໃນປີ 2019 ແມ່ນກາ ນເປັນຄວາມດັນສູງ

ເປັນສິ່ງອັນສະເພາະທີ່ຂວາງກັ້ນສຳລັບຄົນທີ່ຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບອາການອັນຊຳເຮື້ອ ທີ່ໄປຫາທ່ານໝໍຫຼຸດລົງ ເພື່ອການເຊັກອັບອັນທຳມະດາໃນຍາມໂຄວິດ-19 ສິ່ງທີ່ດີອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຍື ນ ແມ່ນທີ່ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍທີ່ຕາຍຍ້ອນພະຍາດຫົວໃຈມີຫຼຸດລົງຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ທີ່ແມ່ນຍ້ອນການດູແລສຸຂະພາບທີ່ດີກວ່າເກົ່າທີ່ມີຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານແລະໃນຊຸມຊົນ

ບັນຫາກ່ຽວກັບການກິນອາຫານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນສິ່ງລະດັບທີສອງທີ່ຊົດຊ່ວຍໃຫ້ມີການຕາຍໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍຫຼາຍເປັນລະດັບທີສອງ ຂໍ້ມູນກໍເຫັນວ່າໃນປີ 2019 ມີ 21,600 ຄົນຕາຍຍ້ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ພົວພັນກັບ ການໃຊ້ຢາດູດ ຍານາງ ເຈນ ມາຕິນ ເປັນຜູ້ຈັດການການບໍລິຫານຂອງ Obesity Policy Coalition ຍານາງເວົ້າວ່າ And we would hope to see some of the policies that are recommended globally to address this problem in that uh, strategy. And they are things like protecting children from this incessant bombardment of unhealthy food marketing, um, improving labeling of food to s they're making the health star rating mandatory, and putting things like a health levy on sugary drinks to increase the price. And then that can provide funds for um, obesity prevention. We've got a serious problem, two thirds of adults, a quarter of children.
It's not going away. ຢາກເຫັນມີຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມອ້ວນຄວາມພີເກີນຄວນ ທີ່ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດຄວາມອ້ວນພີເກີນຂອບເຂດ
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື